ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນລາວທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນໄທແບບຜິດກົດໝາຍ ກັບບ້ານກັບທີ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ມີຄວາມຜິດໃດໆ ແມ່ນວ່າທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານໃຫ້ຊາບວ່າ

ສະກັດກັ້ນການຂ້າມຢ່າງຜິດກົດໝາຍຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນຄົນລາວເນາະ ເລື່ອງທີ່ທ່ານເວົ້ານີ້ນະ ຢາກ ຢາກຊາບວ່າ ດັ່ງໃນປະເທດອົສຕຣາລີເນາະ ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ວ່າກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົສຕຣາລີ ນີ້ ແມ່ນວ່າກໍເອົາໄປກັກໂຕໄວ້ເພື່ອຈອບເບິ່ງພະຍາດໂຄວິດ-19 ວ່າຊັ້ນເຖາະ ເອົາໄວ້ຢູ່ໂຮງແຮມ ກິນເຂົ້າຢູ່ໂຮງແຮມພຸ້ນ ແຕ່ວ່າໄດ້ຈົກເງິນໂຕເອງເປັນຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆ ຄ່າໂຮງແຮມ ອັນ ສຳລັບຄົນ ລາວທີ່ກັບໄປຄືນລາວນີ້ນະ ບໍ່ເອົາເລື່ອງເອົາລາວ ບໍ່ເອົາຜິດເອົາໄພ ບໍ່ເອົາຜິດເອົາຖືກຫຍັງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແຕ່ວ່າການເອົາໄປກັກໂຕໄວ້ນີ້ ແມ່ນວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຟຣີໝົດບໍ ຫຼືວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈຳຕ້ອງເສ ຍເງິນຄ່າ ອັນນີ້ລາຍງານຂ່າວຍັງຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ບໍ່ ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເອງ ຖ້າໂດຍປົກກະຕິທີ່ຜ່ານມາ ທາງການລາວກະເປັນຜູ້ເສຍຄ່າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າອາຫານ ຄ່ານ້ຳ ຄ່າໄຟ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄປກັກໂຕເນາະ ແລ້ວມັນເປັນທີ່ຊາບດີຫຼືບໍ່ ຕັ້ງແຕ່ທີ່ວ່າເພິ່ນມີການບໍ່ເອົາຜິດເອົາໄພ ເອົາຜິດເອົາຖືກຫຍັງ ຜ່ອນຄາຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງນີ້ນະ ສຳລັບຄົນງານລາວທີ່ວ່າຢູ່ໃນປະເທດໄທ ກັບຄືນໄປລາ ວນີ້ນະ ມັນມີຈັກຄົນກັບຄືນໄປລາວແລ້ວ ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ຕອນນີ້ກໍຍັງບໍ່ມີຕົວເລກທີ່ແນ່ຊັດເນາະ ແຕ່ວ່າຈຳນວນຫຼາຍພໍສົມຄວນ ຢ່າງຢູ່ໜອງຄາຍເອງ ກະມີຈຳນວນພໍສົມຄວນຢູ່ ທີ່ມາລົງທະບຽນໄວ້ເພື່ອຊິຊິຂໍກັບ ປະເທດນີ້ກະ ກໍຫຼາຍຄົນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ແຕ່ວ່າຈຳນວນນີ້ຍັງ ຍັງບໍ່ ຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ເພາະວ່ານອກຈາກໜອງຄາຍແລ້ວ ກໍຍັງມີດ່ານອື່ນໆຢູ່ທົ່ວ ທົ່ວເຂດແດນກັນຈັ່ງຊີ້ນະ ມີການລົງທະບຽນໄວ້ຫຼາຍຢູ່ ແລ້ວສຳລັບປະ ເທດໄທເດ ທີ່ວ່າພວກຜິດກົດໝາຍລັກເຂົ້າມາເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທຫັ້ນນະ ແມ່ນວ່າຄັນຊິກັບລາວນີ້ ແມ່ນວ່າຍ່າງຂ້າມຂົວ ຫຼືວ່າຂີ່ເຮືອໄປໂລດມັນກະບໍ່ໄດ້ ຕ້ອງມາຈົດຊື່ຈົດສຽງ ຊິກໍຮູ້ວ່າເປັນ ຜູ້ມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນປະເທດໄທນີ້ ໂດຍບໍ່ມີອະນຸຍາດນີ້ ແມ່ນວ່າທາງການໄທຊິບໍ່ຂຶ້ນສານ ແລ້ວກະຖາມວ່າຮັບຜິດໄໝ ຄັນວ່າຮັບຜິດຈັ່ງຊີ້ກະໄໝບໍ່ມີບໍ ຕອນນີ້ໝາຍເຖິງວ່າທາງ ທາງການລາວ ທາງການໄທ ຕມ ໄທກັບ ຕມ ລາວນີ້ ກະມີຂໍ້ຕົກລົງກັນວ່າ ໃນຊ່ວງນີ້ເນາະ ຄັນຖ້າຜູ້ທີ່ເປັນແຮງງານຜິດກົດໝາຍຊາວລາວນີ້ມາລົງທະບຽນ ກະຊິບໍ່ມີການເອົາຜິດອີ່ຫຍັງ ທັງ ທັງຝ່າຍໄທ ແລະ ຝ່າຍລາວ ກະຮ່ວມມືກັນເພື່ອທີ່ສົ່ງກັ ບ ຊ່ອຍກັນສົ່ງກັບຈັ່ງຊີ້ເນາະ